۽ جيڪا کين ڪا روزي ڏني اٿؤن تنهن مان خرچيندا آهن ۽ جڏهن ڪا بيهودي ڳالهه ٻڌندا آهن تڏهن ان کان منهن موڙيندا آهن ۽ چوندا آهن ته اسان جا ڪم اسان لاء آهن ۽ اوهان جا ڪم اوهان لاء آهن اوهان تي سلام هجي اسين جاهلن جي سنگت کي نٿا گهرون.